From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ສະຫະລັດກຳນົດໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກຄືນໃໝ່ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍກ ານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີໜຶ່ງ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສະຫະລັດບໍ່ໃ ຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄັດຄ້ານໃນການສ້າງລັດປາແລັສໄຕນ໌ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ທ່ານບອກກັບສະຫະລັດວ່າ ອິສຣາແອລຄັດຄ້ານກ່ຽວກັບລັດປາແລັສໄຕນ໌ ແລະ ສະຫະລັດກ່າວວ່ າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກຳປັ່ນນ້ຳມັນຂອງອາເມຣິກັນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາດນະສັກ ຄືມື້ນີ້ເນາະ ເຮົາຊິມາເວົ້າຫົວຂໍ້ຂ່າວ ທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ເອີ ສະຫະລັດນີ້ນະ ຈະບໍ່ມີທາງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ ປ່ຽນແປງວິໄສທັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງລັດປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ຫຼັງຈາກສົງຄາມ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດກໍ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະ ຈະສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປັນປົກກະຕິລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ເຊິ່ງ ແຕ່ກໍ ເພາະວ່າມັນຊິມີຄວາມໝາຍທີ່ດີຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະກະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃ ນພາກພື້ນຫັ້ນເນາະ ແຕ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູຊ້ຳພັດຫັນຫຼັງໃສ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ອອກອາກາດທົ່ວປະເທດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍຢືນຢັດໃຫ້ອິສຣາແອລຄວບຄຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນ ຄົງຕໍ່ໝົດທຸກສິ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍດິນແດນຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານກ່າວວ່າ ນີ້ຂັດກັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕ ແລ້ວພວກເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອ ນ ເຄີບີ ບອກປະຕິເສດຕໍ່ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານເຄີບີກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະຢູ່ເທິງເຮືອບິນ Air Force One ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການສະແດງຄຳເຫັນໃໝ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນຕັນຢາຮູ ພວ ກເຮົາເຊື່ອວ່າຊາວປາແລັສໄຕນ໌ມີສິດທິໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລັດເອກະລາດ ມີ ທີ່ມີສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບທ່າທີຂ ອງຕົນ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກແຍກອັນເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງລັດຖະບານອິສຣາແອລ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງຂັນທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງກອງທັບຕົນ ຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາ ສ ໃນດິນແດນປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ວໍຊິງຕັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລຜ່ອນຜັນການໂຈມຕີຂອງຕົນ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ອີງຕາມກະຊວງສາທາລ ະນະສຸກ ທີ່ປົກຄອງໂດຍກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນໃນອິດສະຣາແອນຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດ ໃ ນການປະທະກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຍາວນານ ອານາສັກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາແອນ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ບອກກັບສະຫະລັດວ່າ ທ່ານຄັດຄ້າ ນການສະໜັບສະໜູນທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານຂອງວໍຊິງຕັນ ໃນການສ້າງລັດປາແລັດສະຕາຍໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕົກລົງຫຼັງສົງຄາມ ລະຫວ່າງອິດສະຣາແອນກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານຝ່າຍຂວາຂອງອິດສະຣາແອນ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ລັດປາແລັດສະຕາຍທີ່ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະທີ່ເທົ່າທຽມກັບອິດສະຣາແອນ ແຕ່ໃນ ແຕ່ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃນກ ອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ອອກອາກາດທົ່ວປະເທດ ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກສາທາລະນະຢ່າງຈະແຈ້ງກັບສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສ ະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນຂອງອິດສະຣາແອນໃນສົງຄາມດັ່ງກ່າວ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງ ຜູ້ນຳອິດສະຣາແອນ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳຄິດເ ຫັນໃໝ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນຕັນຢາຮູ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມັນ ມັນແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານເຄີບີກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າ ວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນ ໃນກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກທີ່ນະຄອນ ດາວອສ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ວ່າ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ລັດປາແລັດສະຕາຍ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອສັນ ຕິພາບຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິນເລີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີວິທີໃດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍໄລຍະຍາວຂອງອິດສະຣາແອນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ມີວິທີໃດທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມ ທ້າທາຍໄລຍະສັ້ນຂອງການສ້າງສາເຂດກາຊາຄືນໃໝ່ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງວິທີການປົກຄອງໃນເຂດກາຊາ ແລະ ການສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຂ ດກາຊາ ໂດຍປາສະຈາກການສ້າງຕັ້ງລັດປາແລັດສະຕາຍ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ໃນການຈັດຕັ້ງໃດກໍຕາມໃນອະນາຄົດ ອິດສະຣາແອນຈຳເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມດ້ານຄວາມໝັ້ ນຄົງໃນທຸກເຂດ ຂອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຂັດກັບແນວຄວາມຄິດດ້ານອະທິປະໄຕ ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ທິບສຸດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ກ່າວວ່າ ຂະບວນເຮືອຂອງຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈະຜ່ານທະເລແດງໄດ້ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ທ້າວໂມຮຳເມັດ ອານບັກໄຮຕີ ສະມາຊິກຜູ້ທະ ນຳທາງ ດ້ານການເມືອງຂອງພະ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວອິສເວສເຕຍຂອງຣັດເຊຍວ່າ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ອ້ອມບໍລິເວນດິນແດນຂອງເຢເມນ ແມ່ນປອດໄພສຳລັບຂະບ ວນເຮືອຈາກຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກຂະບວນເຮືອເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິດສະຣາແອນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ໂດຍອ້າງອີງຈາກອົງການ ການຂ່າວອິສເວສເຕຍ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູ ຕີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທ່າມກາງສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງຢູ່ໃນຂົ ງເຂດທະເລແດງ ແນວໃດກໍຕາມ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີໄດ້ທຳການໂຈມຕີກຳປັ່ນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນກັບອິສຣາແອລກໍມີ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງບາງແຫ່ງຫຼີກລ່ຽງອອກຈາກເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີກຳລັງທຳການໂຈມຕີຢູ່ນັ້ນ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຢູເຄຣນກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນ ຂ້ຽວ ເພື່ອຟື້ນຟູການເດີນທາງທາງອາກາດທີ່ໄດ້ຖືກໂຈະມາເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະທານາທິບໍດີກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນສະໜາມບິນສາກົນບໍຣິສປິລ ເຊິ່ງຢູ່ນອກນະຄ ອນຫຼວງກີຢິບ ການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂດນ່ານຟ້າຂອງປະເທດຖືກບີບບັງຄັບໃຫ້ປິດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເຂົ້າປະເທດ ຕ້ອງເ ດີນທາງໂດຍທາງຖະໜົນ ຫຼື ທາງລົດໄຟ ຢູເຄຣນໃນປັດຈຸບັນນີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ເປີດການເດີນທາງທາງອາກາດຄືນໃໝ່ ແມ່ນກາດ ແມ່ນບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດ ທ່ານ ຣອສຕີສລາບ ເຊີຣະມາ ຮອ ງຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາເພື່ອແລກປ່ຽນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງຢູເຄຣນໃນເມືອງດາວອສ ປະເທດສະວິດເຊີແລນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມຄາດຫ ວັງທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກພວກທ່ານໄດ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຟື້ນຟູການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອາກາດໃນຢູເຄຣນ ທິບສຸດາ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປາກິສຖາ ນ ແລະ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ້າວເຖິງຈຸດຮ້ອນແຮງທີ່ສຸດ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນ ແລະ ເຮັ ດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດໄດ້ຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມອີ ກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງປາກິສຖານ ຢູ່ແຂວງອິສຕານ ແລະ ບາລູຈິສຕານຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງອີກ 3 ຄົນ ປາກິສຖານໃຫ້ເ ຫດຜົນວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບ່ອນລີ້ໄພທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອົງການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເຊິ່ງເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ຖືກປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນໂດຍລັດຖະບານເຕຫະຣານ ການໂ ຈມຕີດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ 2 ມື້ລຸນຫຼັງອີຣ່ານຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເປົ້າໝາຍຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນໃນເຂດປາກິສຖານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີທີ່ພວກເຂົາກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້ າໝາຍໃສ່ກຸ່ມກໍ່ ກໍ່ການຮ້າຍຊຸນນີ ສອງຝ່າຍພາກັນປະຕິເສດຢ່າງດຸເດືອດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ແຕ່ລະຝ່າຍກໍກ່າວຫາອີກຝ່າຍວ່າລະເມີດ ລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງແຜ່ນດິນຕົນ ໃນວັນພຸດແລ້ ວນີ້ ປາກິສຖານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນອີຣ່ານກັບຄືນປະເທດ ອານາສັກ
ລັດຖະສະພາໄດ້ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖ ະບານກາງຈົນເຖິງເດືອນມີນາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງ 314 ຕໍ່ 108 ສຽງ ໂດຍການຄັດຄ້ານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບັນດາສະມ າຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີແນວ ທີ່ມີແນວຄິດອະນຸລັກນິຍົມຫຼາຍກວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກເດໂມແຄຣັດໃນການຮັບຜ່ານມາດຕະການປິດຊ່ອງວ່າງການໃຊ້ ຈ່າຍຄັ້ງທີສາມໃນໄລຍະເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃຫ້ຜ່ານຮ່າງ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງ 77 ຕໍ່ 18 ສຽງ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະຕໍ່ເວລາໃນລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍປັດຈຸບັນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ທັງສອງສະພາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍໝົດປີ ທິບສຸດາ
ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຍັງມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຫຼື Capitol Hill ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດກຳລັງປະເຊີນກັບກຳ ເອີ ກຳນົດເວລາທີ່ໃກ້ຈະໝົດລົງຂອງການປິດລັດຖະບານເ ຖິງສອງຄັ້ງ ຄັ້ງທີໜຶ່ງແມ່ນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນກຳລັງພະຍາຍາມຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຶນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ ນຖານ ຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຄົນອື່ນໆ ກໍໄດ້ຕ້ອງຕິລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບນະໂຍບາຍກ່ຽວ ກັບຄົນເຂົ້າເມືອງທັງຫຼາຍຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການປະນີປະນອມຂອງສະພາສູງບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຜ່ານສະພາຂອງພວກເພິ່ນໄດ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສະພາຕ່ຳໃຫ້ອະນຸມັດທຶນ 61 ຕື້ໂດລ ໂດລາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຮ່ວມ ເອີ ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນຫົວອະນຸລັກນິຍົມຢືນຢັນວ່າ ທຶນອັນນີ້ຕ້ອງຜູກມັດກັບມາດຕະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ຊາຍແດນທີ່ຮອບດ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ເດີນທາງມາຊາຍແດນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຍັງ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຂອງພວກເພິ່ນກໍຄື HR 2 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານສະພາຕ່ຳໃນປີ 2023 ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຄວບຄຸມສະພາໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນສອງຈາກ ເອີ ຂອງຝ່າຍເດໂມແຄຣັດ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍພັນຄົນ ລວມທັ ງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມມາທັງຫຼາຍ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ອານະຊັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຈະເດີ ນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເຄບເວີ ເຄບເວີດ ຂໍອະໄພ ໄອວໍຣີ ໂຄສ ໄນຈີເຣຍ ແລະ ອັງໂກລາ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາຄັ້ງທີ 4 ຂອງ ທ່ານ ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບລັດທະ ລັດຖະມົນຕີ 14 17 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳສະຫະລັດ ແລະ ອາຟຣິກາ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ໃນປີ 2022 ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມປະສົງຢາກຈະໄປຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາໃນປີນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 6 ວັນຂອງທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ເລື່ອງສະຫະລັດໄດ້ເລັ່ງລັດການເປັນພາຄີລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອາຟຣິກາແບບໃດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດ ລວມທັງຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ ທ່ານຍັງຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການເພັ່ງເລັງໃນອະນາຄົດ ໃສ່ການເປັນພາຄີທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ສະຫະລັດຈະລົງທຶນແບບໃດ ເຂົ້າໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຄ້າສອງຝ່າຍ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອ າຟຣິກາສາມາດທຳການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກ ທ່ານ ມິລເລີ ກ່າວ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສ ະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງຖານຍິງລູກສອນໄຟ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂ ອງເຢເມນອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຈັດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານນັ້ນ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນຊ່ວງ ຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ ໃສ່ການຂົນສົ່ງສາກົນຢູ່ໃນເຂດທະເລແດງ ແລະ ບໍລິເວນອ່າວເອເດັນ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ຄາລາ ບາບ ລາຍງານວ່າ ບັນດານັກວິຈານຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອີຣ່ານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນັ້ນ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລຸນຫຼັງມີການໂຈ ມຕີປະມານ 30 ຄັ້ງ ໃສ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ຖ້າກຸ່ມກໍ່ ການຮ້າຍຫາກຍຸຕິການໂຈມຕີ ພວກເຮົາສາມາດພິຈາລະນາການຕັດສິນໃຈຄືນໃໝ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດອາດຈະດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຂອງເຣດາ ສະຖານທີ່ຍິງ ແລະ ສະຖານທີ່ປ່ອຍເ ຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ຍິງລູກສອນໄຟຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີຢູ່ໃນເຢເມນຕື່ມອີກ ພົນຕີ ແພັດ ໄຣເດີ ຫົວໜ້າອົງການຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີຕ້ອງຖາມຕົນເອງວ່າ ພວກເຂົາ ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາຊຸດໂຊມລົງ ແລະ ຖືກລົບກວນຍ້ອນການໂຈມຕີແບບຊະຊາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຜິດກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍປານໃດ ທ່ານ ເບນາມ ເບນ ຕາເລບລູ ຈາກມູນນິ ທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື FDD ກ່າວວ່າ ມັນແກ່ຍາວເວລາມາຫຼາຍເປັນພິເສດ ແລະ ມັນກໍຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການຟື້ນຟູເທື່ອ ຄືກັບທ່ານ ເບນາມ ເບນ ຕາເລບລູ ຂອງ FDD ບັນດານັກວິຈານກ່າວວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີຫຼາຍກວ່ານີ້ ຜູ້ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນທາງການທະຫານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ນັ້ນກໍຄືອີຣານ ທ່ານ ເບນາມ ເບນ ຕາເລບລູ ຈາກມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄ ຕກ່າວວ່າ This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in ນີ້ແມ່ນໂຄງການອານານິຄົມໃໝ່ ທີ່ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຕົວແທນທັງຫຼາຍ ແລະ ເຈາະຮູເຂົ້າສູ່ດິນແດນອາຣັບໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອໃ ຫ້ພວກເຂົາສາມາດຕໍ່ສູ້ໃນອຸດົມການທີ່ເປັນສັດຕູໃນດ້ານແນວຄິດຂອງສາສະໜາອິດສະລາມ ເຊິ່ງກໍຄືລັດຂອງຊາວຢິວໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ການສະໜອງອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງອີຣານໃຫ້ແກ່ພວກ ຫົວຮຸນແຮງທີ່ເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເຊັ່ນ ໃນກາຊາ ເລບານອນ ຊີເຣຍ ອີຣັກ ແລະ ເຢເມນ ໃນເດືອນນີ້ ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຂຶ້ນໄປກວດເຮືອສຳເພົາລຳໜຶ່ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອ ງໂຊມາເລຍ ແລະ ຍຶດໄດ້ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ເຢເມນ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍອີຣານ ອີຣານປະຕິເສດການສະໜອງລູກສອນໄຟໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ຫຼັກຖານໃຫ້ເຫັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າກົງກັນຂ້າມກັບຄຳຢືນຢັນຂອງພວກເຂົາກໍຕາມ ທ່ານ ເບນາມ ເບນ ຕາເລບລູ ຈາກມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕກ່າວອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ອີຣານມີຍຸດທະສາດຕົວແທນ ເຊິ່ງແນ ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ ພ້ອມທັງສ້າງການປະຕິເສດຂຶ້ນມາ ແຕ່ດ້ວຍການຄົ້ນພົບລູກສອນໄຟທີ່ມີພະລັງອັນໃໝ່ນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວລັດຖະບານຜະເດັດການແມ່ນມີລັກສະ ນະພໍໃຈສົມຄວນໃນການສະແດງອອກຕໍ່ສິ່ງນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຕຮະຣານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ປາກິສຖານໃນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍປະເ ທດມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຮຸນແຮງ ອິສລາມາບັດຮ້ອງຄືນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳອີຣ່ານຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ຊາວອີຣັກຢູ່ໃນຊາວເຄີດທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ທິບສຸດາ VOA
ລັດຖະບານລາວວາງເປົ້າໝາຍຈະຫຼຸດການສົ່ງຖ່ານຫີນໃຫ້ໄດ້ 30 ເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດຖ່ານຫີນທັງໝົດໃນປີ 2030 ແຕ່ກໍຍັງເປັນການຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຍ້ອນວ່າມີການທຸຈະລິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາ ດແຫ່ງຊາດລາວເຖິງປີ 2030 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ກໍຄືການລົດການສົ່ງອອກຖ່ານຫີນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານຜົນຜະລິດທັງໝົດໃນປີ 2030 ເພື່ອທີ່ວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ສ່ວນຫຼາຍ ຫຼື 70 ເປີເຊັນນັ້ນ ສຳລັບຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບພາກພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆໃນລາວເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນເພື່ອສຳຫຼວດ ຫາແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ ໃນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ລວມເຖິງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໂພໄຊ ຢືນຢັນວ່າ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກຖ່ານຫີນໄປຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ໄດ້ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອ ງທັງໝົດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອມີການກຳນົດເປັນແຮ່ທາດສະຫງວນໃນອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານໂຄກ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ໂຮ ງງານຜະລິດດິນຈີ່ ໂຮງງານສະກັດທາດໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທຳມະຊາດໃນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ໄດ້ 101 ໂຄງການ ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2,800 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ແປຮູບແຮ່ທາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າ ລວມເຖິງ 23,400 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 40 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງປີ 2021 ຫາ 2030 ທຽບໃສ່ກັບຊ່ວງປີ 2011 ຫາ 2020 ແຕ່ກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ເພາະວ່າການທຸຈະລິດຍັງເກີດຂຶ້ນໃນທຸ ກຂັ້ນຕອນຂອງການອະນຸຍາດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກລັດໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທາດໃນແຕ່ລະປະເພດ ຍັງມີເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຮັດກຸມ ແລະ ບາງປະເພດແຮ່ບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດອັດຕາຄ່າພັນທະໃຫ້ລັດ ໃນການພິຈາລະນາຕົກລົງໄດ້ຫຼຸດຂັ້ນຕອນຈາກ 9 ຂັ້ນຕອນ ເຫຼືອພຽງ 2 ຂັ້ນຕ ອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີມາດຕະການອື່ນໆທີ່ຮັດກຸມໃນການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຕົວຈິງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ທັງກາຍເປັນຊ່ອງວ່າງເປີດທາງໃນການຕົກລົງຂຸດຄົ້ນບາງແຮ່ທາ ດແບບ ຊະຊາຍຈົນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ສ່ວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸມັດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານ ມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸມັດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ 93 ລາຍ ທີ່ມີຄ່າສຳປະທານລວມກັນພຽງ 228 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງປີ 2021-2023 ຊຶ່ງນອກຈາ ກຈະເປັນຍ້ອນລັດຖະບານລາວບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝໃນດ້ານເໝືອງແຮ່ແລ້ວ ຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ມີການທຸດຈະລິດໂດຍພະນັກງານລັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ມີການກວດກາສຳປະທານຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໄດ້ງ່າຍ ທັງກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປ ະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍ ໂດຍກໍລະນີຕົວຢ່າງຂອງການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີລາຍຮັບຄ່າສຳປະທານຕ່ຳຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍຄື ສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື Rare Earth ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບສະເລ່ຍພຽງ 30 ດອນລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກໃນປະລິມານ 1 ຕັນ ທັງຍັງບໍ່ຮູ້ປະລິມານທີ່ຊັດເຈນອີກດ້ວຍວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນໄດ້ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຫາຍາ ກຈາກລາວໄປຈີນເທົ່າໃດແທ້ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຊຸນຕາພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຕົງລີເຊິງພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດຈາກຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນທີ່ກວ່າ 28 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຢູ່ເຂດເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຂຸດເຈາະສຳຫຼວດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນຄືບໜ້າ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງເທົ່າໃດ ລາຍງານຈາກ ບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ ເລີຍ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນໜີອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຈຶ່ງເປັນການຍາກຍິ່ງ ທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວມາດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນລາວ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳ ຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ສະພາອົງການຂ່າວທີ່ຫາກໍມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍກຸ່ມສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ ຖືກເບິ່ງກັນໂດຍພວກນັກວິເຄາະວ່າ ເປັນບາດກ້າວໃນທາງບວກ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມຍືດຍຸ່ນປັບໂຕຂອງອົງການຂ່າວຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ສະພາອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະມຽນມາ ຫຼື IPCM ໄດ້ມີການຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດໄທ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ ານມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດ ເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ເສີມຄວ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ໄປລາຍງານຂ່າວຢູ່ໃນມຽນມາ ນັບແຕ່ພວກທະຫານຍຶດອຳນາດເມື່ອເກືອບ 3 ປີ ກ່ອນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນມຽນມາໄດ້ເສື່ອມໂຊມລົງນັບມື້ ໂດຍມີພວກນັກຂ່າວ ແລະ ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ມຽນມາຖືກຈັດຢູ່ໃນ ອັນດັບສອງທີ່ໄດ້ຈັບກຸມພວກນັກຂ່າວຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດທີ 18 ມັງກອນວານນີ້ ໂດຍກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ອົງການ IPCM ປະກອບດ້ວຍຄະນະກຳມະການ 10 ຄົນ ລວມທັງປະທານຄະນະກຳມະການ ເລຂາທິການ ແລະ ນາຍຄັງ ທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄະນະກຳມະການທັງໝົດ 15 ຄົນ ຊຶ່ງຈະລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຂ່າວຕ່າງ ໆ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນ ທະນາຍຄວາມ ນັກຂ່າວອິດສະຫຼະ ແລະ ນັກຂ່າວປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ ອາດນະສັກ ອົງການສົນທິສັນຍາເຂດແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື ເນໂຕ ຈະເລີ່ມການຝຶກຊ້ອມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ ຫຼາຍທົດສະວັດຂອງຕົນໃນອາທິດໜ້ານີ້ ໂດຍຈະມີທະຫານປະມານ 90,000 ຄົນທີ່ກຽມພ້ອມຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມລົບທາງທະຫານໄລຍະຫຼາຍເດືອນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ການຊ້ອມລົບທີ່ເອີ້ ນວ່າ ກຽມພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນປີ 2024 ຫຼື Steadfast Defender 24 ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຣັດເຊຍເຫັນວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປ້ອງກັນທຸກພື້ນທີ່ຂອງຕົນ ການຊ້ອມລົບທັງຫຼາຍມີຂຶ້ນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເ ຄຣນບໍ່ໄປບໍ່ມາ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນກ່ອນໜ້າ ຂໍອະໄພ ປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ອົງການເນໂຕໄດ້ເລີ່ມເສີມກຳລັງທາງ ທາ ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທາງຟາກຕາເວັນອອກຂອງຕົນທີ່ຕິດກັບຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທ ະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ